چيم ته اي خدا جو پيغام آيو آهي نه ايندو هو هاڻي آيو آهي تڏهن ٻڌايان ٿو انهي ۾ توهان کي اها صاف ثابتي ملي ٿي ته منهنجي طرفان آهي افلا تعقلون پوء توهان عقل نٿا ڪريو عقل اهو ڪرڻ کپي ها فمن اظلم ممن افترا علي الله ڪذبا هن کان وڌيڪ ٻيو ڪهڙو آهي جيڪو الله تي بهتان ٻڌي، ڪذب بآياته، ٻيو ان جي آيتن کي ڪوڙو ڪري، معنيٰ هڪڙو افتراء ڪندڙ الله تي، اهو به ظالم، ٻيو وري خدا جون آيتون اچن انهن کي ٺڪرائيندڙ، ڪوڙو ڪندڙ. مطلب ته اسان جي طرفان افتراء ڪونهي، افتراء نه آهي، توهان جي طرفان تڪذيب آهي، توهان وڏا ظالم آهيو. ظالم ٿيندا آهن ٻه، هڪڙو مفتري جيڪو افتراء ڪري ۽ ٻيو آهي تڪذيب وارو مڪذب.

ما اهڙيون شيون اهي لا يضرهم جيڪي نقصان نه ڏين انهن کي ولا ينفعهم نڪي نفعو يقولون هؤلاء شفعاؤنا چون ٿا هي اسان جا سفارشي آهن الله تعالي وٽ اهو انهن جو عقيدو هيو سبحانه رب تبارڪ وتعالي پاڪ آهي شرڪ کان مگر هنن جو پنهنجو اهو خيال ته اهڙيون جيڪي طاقتون هنن پنهنجي خيال ۾ فرضي طاقتون ڪيون آهن هيء ڳالهه ياد رکڻ کپي فرضي طاقت پهريون جيڪو معيار طاقت جو آهي مدار طاقت جو آهي، بت هجي، پٿر هجي، آسمان هجي، زمين هجي، سج چنڊ هجي، جيڪي به هجي. معيار طاقت جو ۽ مدار طاقت جو اهو سمجهو يا حڪومت هجي، بادشاهه هجي، امير هجي، پير هجي، فقير هجي، اهو من دون الله آ، معيار طاقت جو الله کان سواءِ اختياري قوت رکندڙ هجي يا غير اختياري طاقت جماد ۽ پٿر هجي، خدا وٽ ساڳي آهي.

توهان ان جي خدا پرستي جو حال ٻڌڻ کي ڇڏي اهڙين شين جي پرستش شروع ڪئي آهي جيڪا جيڪا رب تبارڪ وتعاليٰ جي قبضي قدرت ۾ آهي ۽ ان جي نفي ۽ نقصان تي ٻئي ڪنهن کي قوت نه آهي آخر توهان اهڙي ڳالهه ٿا ٻڌايو ته هي به نفعي نقصان جا صاحب آهن معنيٰ الله کي خبر نه آهي خبر ڪري ها نه خبر نه ڪئي تنهنجي معنيٰ ته توهان کي اهو هڪڙي ارخاء العنان چئبو آهي ان کي علم معاني ۾ ڍر ڏئي هن جي جهالت کي انتها درجي تي پهچائڻ جو جهالت هن جي ٻئي ۽ پڌري ٿي پوي ڪير چوندو ته مون کي خدا کان وڌيڪ علم آهي انهن جي حوالي آهي وري ٻيو سوال ٿا ڪن هاڻي ممڪن هيو ته مشرڪ چون ها ته الله تعاليٰ جيڪو توهان جو دين آ ان دين جي اندر انهن ڳالهين جي منع نه به ڪئي هجي، جن جي شين جي توهان منع ٿا ڪريو منع نه ڪئي هجي پر توهان کي خبر نه هجي ائين ٿيندو آهي اڄوڪي اڄوڪي جيڪو اسان جي دور جو مشرڪ آهي اهو ائين چوندو آهي هن کي ڪهڙي خبر اهڙيون ڳالهيون هجن ته پوء هن کي پتو نه آهي پوء هت مڙي ويچارو پنهنجي معلومات تي بيٺو واعظ ڪري مشرڪن جي اها ڳالهه هت الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو به چون ٿا

يا ٻيو هيء ته پوء توهان جي ان جي بيفرماني ڪيو ته پوء عذاب اچي وڃي ڇو ته فرمائشي نشان جي انحرافي ۾ عذاب ايندو آهي جهڙي طرح مٿي مضمون گذريو آهي رب تعاليٰ فرمايو حضور انور صلي الله جن کي پوء الله تعاليٰ جي درگاهه ۾ نبي سائين جن دعا گهري رب اهو بهتر آهي جو هنن کي توبه جو موقعو ملي

صحت بعد مرض جي ڏيندا آهيون، اها به رحمت آهي. اذا لهم مڪر پوء ٿيندا آهن هي پاليسي ڪرڻ وارا في آياتنا اسان جي آيتن قدرتن ۾ پوء مڪر شروع ڪندا آهن معنيٰ ڇا ته پوء هڪدم اسان جي آيات کي تڪذيب ڪندا اسان جي خيرات ۽ برڪات تي استهزا ڪندا وري چوندا ته اسان انڪار ٿا ڪيون ته عقوبت جو جي تڪڙ ڇو نٿي ٿئي اسان تي سزا ڇو نٿي لڳي ۽ هن جي مڪر جي مجازات ڇو نٿي ملي؟ اهڙي قسم جا پوء اٿي سوال ڪندا آهن. قل الله چوين الله اسرع مڪرا اهو ئي رب تعاليٰ آهي جيڪو جلد مڪر بڻائيندو معنيٰ توهان جي مڪر جي سزا جلد ڏيندو مماثلت جي طور تي علم معاني ۾ مڪر جي پٺيون جواب مڪر اهو مماثلت جي طور تي آهي معنيٰ مڪر جي سزا

اڃا ميتة کائڻ ته اڳي جلود ۽ عظام به کائڻ لڳا کلون اهي پٽي پيا کائن سڪل جي جتي ڪي چمڙا دمڙا لڀن جتين ڀتين جا پادر ڪي ڪا تائين اهي به کائن پيا ۽ هڏا ڪٽي اهي به ڦڪين پيا اهڙي بري حالت ٿي وئي حضور انور صلي الله جي درگاهه ۾ ابو سفيان آيو اچي دعا ڪيئي جي لاء طلب ڪيئي اتي توهان مجبورن جا بار کڻندا آهيو رنن زالن جي خدمت ڪندا آهيو مسڪينن محتاجن سان توهان جو تعاون هوندو آهي قوم هن وقت ۾ تباهه ٿي پئي تون الله جي درگاهه مان دعا گهر قحط جي بلا دور ٿئي اسان ان ۾ فرمانبرداري ڪنداسي ايمان آڻينداسي حضور صلي الله عليه وسلم دعا گهري

جهنگل ۾ ۽ سمونڊ ۾، حتيٰ اذا ڪنتم في الفلڪ، رب تعاليٰ قدرت جون نشانيون ڏيکاري ٿو. فرمائي ٿو توهان جي عقل جو اهو فيصلو آهي ته توهان جي ٻيڙي سمونڊ ۾ تري؟ سراسر عقل جو فيصلو نه آهي. سوئي کي اڇليو ته ٻڏي وڃي. هزارين مڻ بار کڻي ۽ ڪشتي ترندي وتي ڇا اهو توهان جي لاء معجزو ڪونهي الله جي قدرت جو عام ٿي پيو آهي تڏهن انهي انتظام کي توهان الاهي فضل نه ٿا سمجهو ۽ جهنگلن ۾ توهان سفر ٿا ڪيو اتي توهان کي رستا ملن ستارن جي ذريعي جهنگل ۾ جانور توهان کي سوارين تي يا پاڻ پنڌ نڪري هليا اچو آساني سان اهو رب تعاليٰ آهي جيڪو توهان کي سير ٿو ڪرائي ڪنتم في الفلڪ ڪشتين ۾ هوندا آهيو تڏهن به وجرين بهم اها صنعت آهي تڪلم کان غيبت ڏي آهي توهان هوندا آهيو ٻيڙين ۾

اها لطافت رکيل آهي هن ۾ ڪلامي لطافت جيئن هڪڙو مسافر ويٺو هوندو آهي پوء سائين موڪلائيندو آهي پوء ان سان ڳالهائبو آهي سواري تي چڙهي جڏهن هليو ته پوء غائب ٿيو هاڻي ان جي ڳالهه ڪبي ڄڻ الله تعاليٰ ٻيڙين تي چاڙهي روانو ڪيم هاڻي وري اسان سان ڳالهه ٿي ڪري اها لطافت آهي انهي انهي تڪلم کان خطا غيبت ڏي خطاب کان غيبت ڏي انتقال جي لطافت ڏي آهي الله تعاليٰ مراد پوء خوش ٿيندا آهن پوء ايندي آهي هوا عاصف

ائين ٿي وڃي لنڪونن من الشاڪرين شڪر هڪڙو هوندو آهي زباني ٻيو شڪر هوندو آهي عملي عملي شڪر عبادت آهي زباني شڪر الله جي ڪاري فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض جڏهن رب تعاليٰ هن کي ڇڏائي ٿو ته وري بغاوت شروع ڪري ڇڏين زمين ۾ بغير الحق نه الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهو جيڪو توهان جو بغي آهي سرڪشي آهي پنهنجي پاڻ تي ٿو علي انفسڪم انما بغيڪم علي انفسڪم متاع الحيات الدنيا دنيا جي حياتيء لاء آهي ايترو وقت آهي نفعو کائو پيئو رب تعاليٰ توهان جي لاء مقدر ڪيو آهي نتيجو ته توهان جي بري اعمال جو وري به ساڳو موٽي توهان تي پوندو فننبئڪم بما ڪنتم تعملون توهان جي عمل جي توهان کي سزا ملندي ائين ٿيندو ويا حياتي دنيا جي توهان کي نفعو حاصل ڪرڻو آهي رب تبارڪ وتعاليٰ هن حياتي دنيا جو هڪڙو مثال ٿو ڏئي ۽ فرمائي ٿو ته حياتي دنيا جو حال اهو آهي معنيٰ عارضي زندگيء جا نفعا ٿو ماڻهو وٺي دائمي زندگي جي لاء هن دنيا ۾ رهي ڪري بندوبست نٿو ڪري يا ايها الناس انما بغيڪم علي انفسڪم اها شرارت توهان جي توهان جي نفس تي پوندي متاع الحيات الدنيا دنيا جي حياتيء تائين ثم الينا مرجعڪم پوء اهو نفعو توهان جو پورو ٿيو توهان موٽي ايندو اسان ڏي فننبئڪم بما ڪنتم تعملون توهان کي خبرون ڏينداسين جيڪي توهان عمل ڪندا آهيو ان جي خبرون ملنديون انما مثل الحيات الدنيا توهان جي زندگي جو مثال اهڙو آهي ڪماء انزلناه جيئن هڪڙو پاڻي هجي جنهن کي اسان لاٿوسين من السماء آسمان کان سماء جي معنيٰ بلندي پاڻي آسمان کان هو بهو نٿو لهي آسمان ته تمام گهڻو پري آهي سجن چنڊن ستارن کان به مٿي آهي سماء معنيٰ بلندي سما يسمو معنيٰ علا يعلو يا معنيٰ اصل لغت آهي فاختلط به نبات الارض پوء اهو گڏجي ٿو وڃي زمين جي سلن سان، معنيٰ گاهه سلا وٺي ٿا ڦٽن، اهو پاڻي انهن ۾ گڏجي نڪري ٿو پئي ٻاهر، سلا ساوا آلا ان ۾ گڏجي ٻاهر ٿو بيهي رهي آله مما ياڪل الناس ڪي ماڻهو کائن والانعام ڪي جانور گاهه ٻن قسمن جا هڪڙا ڦل وارا ٻيا بنا ڦل جي حتيٰ اذا اخذت الارض زخرفها جڏهن وٺي ٿي زمين پنهنجي تازگي رونق رونق کي زمين ڏاڍي ڀلي ٿئي ٿي زينت ٿي وٺي نبات سان سلن سان

وزيادة ۽ ۽ زيادتي مٿي به ڀلائي کان ڪجهه هنن کي رب تبارڪ وتعاليٰ عطا ڪري ٿو ۽ ڀلي ڪم ڪرڻ وارن کي ڀلي جڳهه ٿي ملي پئي ۽ انهن کي زيادتي به ملي ٿي زيادتي جو مطلب آهي ته رب جي طرفان وڌيڪ اڃا احسان هنن جي عملن کان عام طور جيڪا هنن نيڪي ڪئي انهن کان مٿي رب تعاليٰ انهن کي عطا ٿو ڪرائي اهو آهي رضا الاهي هڪڙو ته بدلو ٿيو عمل جو ٻيو رضا الاهي يا اڃا ٻيو ديدار جيڪو رب تعاليٰ ڏي ٿو، زيادتي جي معنيٰ ڪتابن تفسير وارن ديدار مبارڪ الله تعاليٰ جو ڪيو آهي جيڪو جمعي جي ڏينهن ٿيندو حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته عرش ۾ ڪڪر پيدا ٿيندا اڇا جمعي جي ڏينهن جي لاء ٻي نشاني ڪانه هوندي ڇو ته رات ڏينهن هوندو ڪونه روشني هوندي نور جي ماڻهو سمجهندا اڄ جمعي جو ڏينهن آهي، پوء نڪري پوندا سڀئي ميدان ۾، وڏا ميدان هن جنت جا سڀئي ماڻهو اتي اچي پهچندا، پوء اتي منازل مطابق نشستون ٺهيل هونديون، سون جون ڪرسيون، چانديء جون ڪرسيون، زبرجد جون اهڙي طرح ۽ ان کان پوء انهن تي ڪي مشڪ جون ٺهيل هونديون جايون، عنبر جون. ماڻهو ويهي رهندا، ڪو پاڻ کي گهٽ نه سمجهندو. گهڙي کان پوء اتي خوشبوء جو مينهن وسندو، ايڏو وڌيڪ هوندو جو جنت جي خوشبو ان کان مات پئجي ويندي. حالانڪه حديث پاڪ ۾ اچي ٿو، جنت جي ڪپڙي جو پلو دنيا ڏي لڙڪي پوي ته ساري دنيا خوشبو سان ڀرجي وڃي، پر هيء خوشبو ان کان مٿي. ان عين محويت ۾ رب تعاليٰ انهن کي پنهنجو ديدار ڪرائيندو، جنهن ۾ هنن کي روحاني ۽ قلبي سڪون ۽ قرار ۽ ان جي ان جو سرور ايڏو حاصل ٿيندو جو چاليهه سال ان جو اثر اهڙي طرح هر اٺين ڏينهن تي چاليهن سالن جو اضافو اٺن ڏينهن جي ڪٽ تي چاليهن سالن جو اضافو ۽ اضافو اهو تڏهن درست چئجي جڏهن چاليهه سال ماڻي تنهن جي معنيٰ ته هر اٺن ڏينهن تي چاليهن سالن جي زندگي اضافو دنيا جي برخلاف هر اٺن ڏينهن تي عمر منجهان اٺ ڏينهن ڪٽجن باقي بچت هتي وري اٺن ڏينهن جي ڪٽ تي چاليهن سالن جو اضافو ٿيو معنيٰ اها اڻ کٽي زندگي آهي اليٰ ربڪ منتهاها بس پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ جي تربيت سان ان جي انتها آهي معنيٰ رب پاليندو رهندو ۽ اها انتها ان جي پالنا پئي ملندي رب رب آ وري بيٺي انتها ٻانهي جي ابديت جي وڃي ربوبيت تي بيٺي جو پنهنجي رب جي

۽ ان جي حاڪميت ۾ شريڪ انهن جي قانون تي هليا اهو پوء انهن کي وٺي آيون فزيلنا بينهم انهن جي وچ ۾ اسان حجاب وجهنداسين زيلنا فرقنا بينهم تفريق اسان انهن جي وچ ۾ حجاب وجهنداسين هي ۽ هنن جي الهه جي درميان جدائي ٿي ويندي جدا ٿي بيهندا هڪڙا هيڏي ٻيا هيڏي الهن جي قطار پوڄارين جي قطار قال شرڪاؤهم شرڪاء چوندا، ما ڪانوا ايانا يعبدون سائين اسان جي عبادت ڪونه ڪندا ها مطلب ڇا آهي هن جو هي پنهنجي نفس جي خواهش جا پوڄاري هئا اسان جي جو اسان جي عبادت سان ڪهڙو واسطو اسان جو عبادت سان ڪهڙو واسطو جو اسان معبود هجون ها هو انڪار ڪري ويندا هن جو فڪفيٰ بالله شهيدا الله تعاليٰ شاهد ڪافي آهي بيننا و بينڪم توهان اسان جي وچ ۾ ان ڪنا عن عبادتڪم لغافلين الله شاهد آ ته اسان کي توهان جي هڪڙي سجدي جي به خبر ڪانهي هڪڙي دعا جي به خبر ڪانهي ته ڪو توهان اسان کي نفعي نقصان جو صاحب ڄاتو هو ڪري جڏهن اسان کي خبر ئي نه آهي ته پوء ڇو اسان جي متعلق توهان اهي تهمتون ڏنيون دنيا ۾ اهي جيڪي هوندا پوڄاري پنهنجي رب کان سواء ٻين جا الله جي قانون ۾، الله جي تخليق ۾ آمريت ۽ خالقيت. خدا جي خالقيت ۾ شرڪ اهو آهي جو رب تعاليٰ جي مخلوق ۾ ڪنهن جو حصو وٺجي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهڙو ته ڪنهن جو حصو ئي ڪونهي نه آسمان ۾ نه زمين ۾ ۽ آمريت ۾ اهو ته رب تعاليٰ جيڪو قانون مخلوق تي ڏنو عدالت جو ان ۾ غير کي دخل ڪونهي الله جو ٻڌايل قانون هو غافل رهندا ان کان هنالڪ تبلو ڪل نفس پوء انفرادي زندگي هجي قومي زندگي هجي بين الاقوامي حيثيت هجي سڀ ۾ مشرڪ لڀن ٿا انفرادي زندگي ۾ به قومي زندگي ۾ به ۽ بين الاقوامي زندگي ۾ به مشرڪ آهن دنيا جا قانون پنهنجي ملڪ ۾ هلائڻ گهڻن قومن سان يا ڪنهن هڪ قوم سان معاهدو رکڻ اهڙي طرح سان شخصي طرح سان غلطيون اهي سڀ شرڪ ۾ داخل آهن. هڪڙو شرڪ آهي عام رواجي، جو ماڻهو پنهنجي ذاتي نفعي لاء غير الله جي طرف جهڪي، ان ۾ اميد آسرو رکي ۽ ٻيو آهي پنهنجي ملڪ ساري جي لاء نفعي جي طلب. اهو غير الله ڏي جهڪي ٿو، ساري ملڪ کي مشرڪ ٿو بڻائي، جيڪي به ان ۾ راضي ٿين. ناجائز معاهدا جيڪي ٿيندا آهن، اهي سڀ شرڪ آهن ۽ جيڪي ان جي تائيد ڪندڙ آهن ۽ پاڻ کي مسلمان به ڪوٺائين ٿا،

معنيٰ الله تعالي ڏي انهن کي موٽائي آندو ويندو ان جي حڪم تي ضل عنهم ما ڪانوا يفترون غائب ٿي ويندي اها شيء جنهن جي اهي دعويٰ ڪندا ته اسان جي شفاعت ٿيندي اسان کي بچائيندا مددون ڪندا اهو سڀ ختم ڪا شيء نه رهندي انهن جي الله تعاليٰ فرمائي ٿو برهان توحيد جو قل من يرزقڪم من السماء ڪير ٿو ڏي

اکيون آهن پر نور نظر جو انهن ۾ ڪنهن وڌو آهي؟ مراڪز قوت جا تهان ڏيکاريو ڀلا جتان اهو اثر توهان جي وجود تي پوي ٿو من يخرج الحي من الميت حياتي جو مرڪز ڏيکاريو جو مئل شي کي زندگي ٿي ملي آني منجهون جيئرو ٻچو يخرج الميت من الحي مردي کي الله تعاليٰ جيئري منجهان آني کي ٿو ڪڍي اها رب تبارڪ تعاليٰ جي قدرت کان سواء ڪا ٻي ڳالهه من يدبر الامر ۽ ڪهڙو ڪهڙو ڪير آهي جو دنيا جي اندر پنهنجي ڪمن ۾ درستي ٿو ڪري؟ آمريت ڪنهن جي آهي اها ڳالهه ٻڌايو تدبير امر جي اهو هڪڙو سوال آهي ۽ سوال بالمحال آهي جڏهن محال ڏسندا ته پوء مجبور ٿي گهمي ڦري آخر پنهنجي عقل تي ليڪ ته ڪونه ڏيندا ڇو ته مشرڪ خدا کي مڃيندو آهي پر الله سان شريڪ ڪندو آهي هتي اهڙا سوال ڪيا ويا جنهن ۾ شرڪ ناممڪن هو فسيقولون الله چوندا ته بيشڪ الله قل افلا تتقون پوء پاڻ نٿا ڊڄو خدا کان ڊڄو نٿا اهڙي حرڪت فذلڪم الله ربڪم الحق اهو تهان جو الله سچو مالڪ فماذا بعد الحق الا الضلال حق کان بعد ٻيو ته ڪجهه نه آهي سواء گمراهي جي فانيٰ تصرفون تهان ڪاڏي ٿا ڦرو ۽ اهو توهان جيڪو شروع ڪيو آهي پنهنجو راهه رسم اهو ڪيتري قدر غلط آهي توهان جو انسان جڏهن حق کان لهي ويندو آهي ته پوء گمراهي تي هوندو آهي حق ۽ گمراهي جي درميان ڪا ٻي شي ته ڪانهي جيڪا وچٿري هجي جنهن تي ماڻهو بيهي فانيٰ تصرفون حق کي ڇڏي تصديق کي ڇڏي الله جي توحيد کي ڇڏي گمراهه ڏي ۽ تڪذيب ڏي شرڪ ڏي ٿا وڃو

قل الله يبدأ پوء تون ئي چوين ته الله بدء الخلق جو ڪري ٿو پوء وري موٽائي ٿو انهي کي ٻيهر ماري جيئرو ٿو ڪري فاني تؤفڪون پوء توهان ڪاڏي ٿا ڦرو ڪهڙو توهان کي موقعو مليو آهي اعتراف توهان ڪري چڪا جڏهن ته آسمان زمين زمين سمع بصر موت حياتي انهن کي پيدا ڪرڻ وارو انهن تي قبضي ڪرڻ وارو مخلوق کي وري حياتي کان بعد ماري، وري مارڻ کان بعد جياري ۽ پنهنجي آڏو اٿاري بيهاري، اهي سڀ ڳالهيون توهان کي انبياء عليه السلام جي زباني، تبليغ ۽ الٰهي ڪلام سان پوري طرح معلوم ٿي چڪيون آهن. هاڻي جڏهن ايتريون ڳالهيون به آهن ته پوء باقي ڪهڙو عذر آهي؟ مسئلو مبدا جو ۽ معاد جو جڏهن مبدا جو توهان اقرار ڪيو ته معاد ۾ هاڻي ڪاڏي ويندؤ معاد ۾ ته اوڏانهن هلڻو آهي نه جتان بدء ٿيو آهي عود اتي ٿئي وچ ۾ ڪا ٻي مخلوق ڏيکاريو جيڪا توهانکي رستي تي بيهي ۽ لاڙي ٻئي پاسي ڏي وٺي وڃي بدء عود جو مسئلو آهي رڳو بس ايترو سمجهي وڃي ماڻهو ڪافي آهي پوء جيڪي اسماء اسماء الحسنيٰ ۾ اسماء بدئي آهن اهي بدء سان تعلق رکن ٿا ۽ عودي آهن عود سان تعلق رکن ٿا اسماء الحسنيٰ ٻن قسمن جا آهن رب تعاليٰ جون صفتون آهن انهن جو تاثير ٻن طرح جو آهي رحمان رحيم ملڪ قدوس سلام مومن مهيمن عزيز جبار انهن ۾ هڪڙا بدئي ٿيا معنيٰ اسانجي وجود تي انهن جو تاثير آهي ٻيو عود تي ڪيترا اهڙا آهن جيڪي بدء عود ٻنهي ۾ جيئن الله تعاليٰ جو رحمان جو اسم ائين آهي قابض ۽ باسط اهو بدء ۽ عود سان واسطو رکن ٿا. بهرحال اهو جدا بحث آهي، ٿورڙو مان اشارو ڏنم. فاني تؤفڪون پوء ڪاڏي ٿا ڦرو قل هل من شرڪائڪم من يهدي الي الحق توهان جي شريڪن مان آهي ڪو همراهه اهڙو جيڪو حق جو حق تي هدايت ڪري اهڙو اٿو حق ته اهو آهي بس ايترو

توهان غير الله کي چئو ٿا ته اهي اسان جا رهبر آهن ته پوء انهن کي ته رهبري ملندي ڪانهي الله جي حڪم کان سواء جيڪو رب توهان کي هدايت جو رستو ڏيکاري ٿو اهو ئي مالڪ آهي جيڪو نٿو هدايت وٺي سواء ٻڌائڻ جي ان کي ڪيئن ٿا مالڪ سمجهو فما لڪم ڇا ٿيو اٿو ڪيف تحڪمون ڪهڙو توهان جو فيصلو آهي اهو اهو گمان ته توهان کي حق جو نفعو ڪونه ڏيندو، رڳو گمان تي ماڻهو بيٺا آهن. ان الله عليم بما يفعلون الله تعاليٰ توهان جي ان ڪردار کي ڄاڻي ٿو ۽ ڏسي ٿو جيڪي توهان ڪيو آهي ان ڪري الله تعاليٰ سمجهي ٿو جنهن طرح توهان کي ڄاڻي ٿو اهو توهان جو حال آهي ايترو هي آهن ڳالهيون قرآن جو الله جي ڪتاب جيڪي توهان کي ٻڌائجن ٿيون ان ۾ آيات به اچي ويا تڪوين به اچي وئي، بدء به ٿي ويو، عود به ٿي ويو، رزق جو مسئلو آيو، انسان جي صفات جو ۽ صفات جو سرچشمو رب تعاليٰ جي ذات ۽ صفات ٻانهي جي جو سڀ بيان ٿي ويو ۽ قرآن شريف ٻڌايو ته هاڻي اهو الله جو قرآن آهي اهي ڳالهيون غيرالله ڪري سگهندو؟ انهي وٽ ايتري قدر آهي مجال؟ ما ڪان هذا القرآن ان يفترا من دون الله الله کان سواء افتراء ڪيو وڃي، ٺاهيو وڃي قرآن؟ ممڪن آهي. ولڪن تصديق الذي بين يديه ٻي ڳالهه وڏي هيء آهي ته اڳين ڪتابن کي ته ڪنهن حد تائين ڪي مڃين ٿا. ان جي تصديق آهي معنيٰ انهي جا مضمون هن جا مضمون پاڻ ۾ ملي ٿا اچن. تفصيل آهي ڪتاب جو. لا ريب فيه من رب العالمين ۽ جيڪو لوح محفوظ آهي انهي جو تفصيل هتي آيل آهي اڳين ڪتاب ۾ جيڪڏهن اجمال هو ته هتي صاف ٿيل آهي رب العالمين جي طرفان آيو آهي ڪنهن ٻانهي جي طرفان ڪونهي حڪم الاهي حقائق ۽ معارف جيڪي اڳين ڪتابن ۾ اجمالي طور منقول هيا ڪافي تفصيل سان الله تعاليٰ قرآن ۾ ٻڌايا هن ڪتاب ۾ عاقل جي لاء شڪ ۽ شبهي جي ڪا گنجائش ڪانهي، ايڏي جامع تبليغ، بليغ حڪمت، نور صداقت سان ڀريل ڪلام رب العالمين جو، ٻيو ڇا کپي اڃا؟ ام يقولون افتراه چون ٿا اهو هٿرادو ٺاهيو اٿئي؟ ها ڀلا اها ته پوء ڳالهه هٿ جي ٿي پئي، پوء ته همت ڪريو توهان به ٻيو، قل فاتوا بسورة من مثله، اهڙو هڪڙو توهان پروگرام پيش ڪريو جيڪو اهڙو فلاح، اهڙي بهبودي، اهڙي الاهي قوت، ۽ اهڙو رب تبارڪ وتعاليٰ جي فرمانبرداريء جو هڪڙو مضمون جيڪو قرآن ۾ نه هجي ته پوء توهان اهو ڏيکاريو يا قرآن پاڪ جي مثل جهڙو هجي وادعوا من استطعتم من دون الله الله کان سواء ٻين کي سڏي حمايت ڪرائن جن کي توهان پنهنجو قانون ساز بڻايو آهي ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن توهان صداقت رکو ٿا

الله کان سواء ٻئي جو امر ٿو هلائي اهڙن مشرڪن کي توهان ٻڌايو مقابلو ڪن جيڪڏهن مقابلو نٿا ڪن ته پوء عذاب تيار اٿو توهان جي لاء پوء دنيا باهه تيار ڪئي آهي ڇو ته انهن مشرڪن کي دنيا ۾ گناهه ڪيو اٿن دنيا ۾ سزا لڳڻ گهرجي

اهڙي باهه، ماڻهو ان ۾ ٻرندا ۽ پٿر ٻرندا. پٿر ٻرندا اهو مادو آهي باهه جو، جبلن کي باهه لڳي ويندي ۽ ماڻهو به سڙي ويندا ان ۾. هن وقت ۾ دنيا جي اندر اهڙي قسم جي باهه تيار ٿي چڪي آهي جيڪا اها محفوظ رکي آهي ڪنهن به وقت ۾ ڦاٽي دنيا کي تباهه ڪري سگهي ٿي اهو سارو ڪردار مشرڪن جو آهي جيڪو الٽي اٿلي مشرڪن تي پوندو

تون حق تي آن، جبل جي چوٽي تي اڪيلو آن، فانت جماعت ڪما قال الله تبارڪ وتعالٰي لابراهيم عليه السلام ان ابراهيم کان امة پوء تون جماعت آن. پوء هڪڙو ماڻهو يا جماعت آن. ان جو مثال اهڙو آهي جو هڪڙو ماڻهو ٻارهن ڪوهي سڃ ۾ چئي ته هتي مان گهر ٺاهيندس اڙي بابا نه ڪو رس جاب آهي نه نه ڪو پاڻي آ نه ڪو اهڙي ڪا حفاظت امن جي صورت چيس نه پر مان هتي پنهنجو گهر بڻائيندس هو گهر بڻائي اهڙي دور ۾ جتي ماڻهن جو ذهن ختم ٿي چڪو آهي مسخ ٿي چڪو آهي حق کي حق نٿا سمجهن باطل کي باطل جي پيچ ۾ اچي ويا آهن اهڙي وقت ۾ جهاد جي دعوت ۽ جهاد جي انتظام لاء ماڻهو سر سرگشت ۽ پريشان رهي اهو ڀلا گهٽ ۾ گهٽ وڌ ۾ وڌ جيڪڏهن هوندو ته به اهڙو هوندو جو ٻارهن ڪوهي سڃ ۾ هڪڙو گهر بڻائي

محبوبن تي وڃي اسان جو جسم پهچي يا جان ز تن برآيد يا جسم اسان جي جسم جو نڪري يا پاڻ وڃي پهچون رب طرف يا جان ز تن برآيد معنيٰ ڇا ته مطلب ته مقصد تي پهچون يا ساهه نڪري وڃي اهو نظريو آهي هڪڙي مسلمان الله تعاليٰ فرمائي ٿو لا تقنطوا من رحمة الله رب تعاليٰ فرمائي ٿو رحمت کان توهان نااميد نه ٿيو خدا جي رحمت آهي رب ٿو فرمائي ته منهنجي رحمت کان جيڪي مايوس ٿيندا آهن اهي بي فرمان هوندا آهن بل ڪذبوا بما لم يحيطوا

لو ڪانوا لا يبصرون ڄڻ ڪجهه ٽڪر پيو نظر اچي معنيٰ نظر هڪڙي آهي سراسر ڏسڻ جي نظر جيئن بت جون اکيون فوٽو جون اکيون هيئن جو کڻي ڏس ڄڻ توهان ڏي ٿو ڏسي سمجه ۾ رائي کي ائين پيو ايندو ته مان ڏي ٿو ڏسي پر لا يبصرون بصارت ڪانهي ڪا هي ائين پيو اهي بي جان آهن جيئن بي جان جي نظر تون محسوس ڪندو آهين ته مان ڏي ٿو ڏسي پر بصارت ان ۾ ڪانه هوندي آهي اهڙيء طرح سان بي ايمان جو تو ڏي ڏسڻ ۽ ٻڌڻ به اهڙو آهي مطلب اهو هڪڙو عميٌ ٻيو عمهٌ عميٌ ۽ عمهٌ جو حڪم ساڳو آهي عميٌ چئبو آهي اکين جي انڌائي کي عمهٌ چئبو آهي دل جي انڌائي

ڪا گهڙي ڄڻ ڏينهن ۾ رهيا. محشر جا هولناڪ احوال ۽ حوادث ڏسي عمر ڀر جو عيش، آرام ايتري قدر حقير ۽ قليل نظر ايندو جو دنيا ساري هڪڙي گهڙي پئي محسوس ٿيندي. افسوس ڪندا ساري عمر فضول وئي، بيڪار وئي. ڄڻ هڪڙو ماڻهو دنيا جي جهان ۾ ڪو گهڙي اڌ گهڙي رهيو آهي جو ماڻهو هڪڙو پنهنجو وقت وڃائي خراب ڪندو آهي اها حالت مصيبتون ايڏيون وڏيون هونديون جو دنيا جي ساري عمر سٺ ورهيس سؤ ورهيس پنجاهه ورهيس سڀ چٽ ڪيئن پيو نظر ايندو يتعارفون بينهم سڃاڻندا به هڪ ٻئي کي تعارف به ڪرائيندا ڪوشش ڪندا پر ڪم نه ايندو فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بس نه نسب هوندو نه ڪو ڪا پڇا ڳاڇا وڌيڪ ڪئي ويندي تنهنجو ڇا حال آهي بس هر هڪڙو ماڻهو پنهنجي بيزاري ۾ قد خسر الذين ڪذبوا بلقاء الله ناڪام ٿيا اهي شخص جن ڪوڙو ڪيو الله جي ملاقات وما ڪانوا مهتدين هدايت وارا اهي نه هيا واما نرينڪ بعض الذي نعدهم نبي يا ڪجهه اسان توکي ڏيکارينداسين ڪجهه توکان پوء

ثم الله شهيد علي ما يفعلون الله تعالي شاهد آهي حاضر آهي انهن سڀني کي ٻڌائيندڙ آهي پوري طرح سان جيڪي معاملا ٿيندا يقولون متي هذا چون ٿا ته پوء حقا ڪڏهن ٿيندي اذا جاء رسولهم قضي ولڪل امة رسول الله فرمائي ٿو هر قوم جي لاء رسول هيو اڳي جڏهن رسول آيو قضي بينهم بالقسط انصاف سان فيصلو ڪيو وهم لا يظلمون ظلم نه ٿيندو يقولون متي هذا الوعد چون ٿا ته اهو وقت ڪڏهن ايندو جنهن جو اسان جا فيصلا ٿيندا ان ڪنتم صادقين جيڪڏهن سچا آهيو نبي اڪرم صلي الله وسلم پڇن ٿا ته سائين ڀلا اها تاريخ اسانکي ٻڌايو جنهن اسان تهانجو جنهن فيصلو ٿيندو قل لا املڪ لنفسي ضرا ولا نفعا مانکي پنهنجي نفس جي لاء به نفعي نقصان جو جي ڪا توقع ناهي جو مان پاڻ کي ڪجهه ڏئي سگهان الا ما شاء الله جيڪي رب گهري لڪل امة اجل هر هڪ قوم کي واعدو آهي وقت مقرر آهي جڏهن وقت ايندو ته لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قانوني جواب ڏنو ويو هن کي باضابطه جڏهن به آيو ته اهو سمجهو ته ان باري ۾ آيو ته اهو تنهنجو حق هو جيڪو پورو ٿيو جي ظلم آ ته ظلم جو جواب آيو جي عدل آ ته عدالت جو انصاف جو جواب قل ارايتم ان اتاڪم عذابه بياتاً باقي هڪڙي ڳالهه آهي امڪانات امڪانات به آهن توهان سمهيا پيا لهو رهو رات جو ۽ عذاب اچي وڃي ممڪن آهي ٿي سگهي ٿو او نهاراً يا ڏينهن جو اوچتو عذاب اچي وڃي جهڙي طرح سان ڏينهن جو عذاب فرعون تي اچي ويو ڏينهن جو عذاب عاد ثمود جي قوم تي اچي ويو ۽ رات جو عذاب لوط عليه السلام جي قوم تي اچي ويو ڏسو آخر ڪهڙي ڳالهه جي تڪڙ نفعي جي لاء تڪڙ هوندي آهي نه نقصان جي لاء ڇا تڪڙ آهي ايتري قدر مسخ ٿي ٿو وڃي دشمن جو دماغ جو پنهنجي نقصان جي لاء به تڪڙ ٿو ڪري

فلما راو باسنا الله ٿو فرمائي قالو آمنا بالله آمنا بالله رڙ پئي پوندي ڪفرنا بما ڪنا به مشرڪين مشرڪن کي ڇڏيوسي جن کي اسان شرڪ ڪيو تنهن کي ڇڏيوسي الله فرمائي ته فلم يڪن ينفعهم ايمان لما راو باسنا بس هاڻي ڪونه ٿيندو سنت الله خدا جو طريقي طريقه ڪار اهو آهي قد خلت في عباده الله جي ٻانهن ۾ اها ڳالهه گذري آهي عذاب آيو پوء سائين موٽڻ ڪونهي

يونس عليه السلام کي الله تعاليٰ استثنا ٿو ڪري الا قوم يونس ڪنهن قوم کي عذاب آيل ٽري مگر قوم يونس عليه السلام هن جو مطلب هي آهي ته تعليم انتها درجي جي آهي هي رب جي مرضي آهي جو پوء ڪنهن کي نفعو ٿئي نه اختيارات الله تعاليٰ عذاب موٽي ئي نه صفا

مٿي مضمون هيو وحي الاهي تي تعجب ڪافرن جو ڪبر ۽ نخوت جيڪا سندن عزت تنهن کان تڪبر متڪبر جي اهڙي حيثيت هوندي آهي. هنن کي عجب هيو ته سندن قوم جي هڪڙي شخص تي وحي الاهي ڇو نازل ٿئي ٿي. جيڪا عزت هئي ان کي ذلت پئي سمجهيو. ٻن آيتن ۾ اها ڳالهه آهي. ٽين ۽ چوٿين آيت ۾ آهي ان ربڪم الله الذي خلق السماوات والارض اها آيت اليه مرجعڪم جميعا اها آيت ان ۾ مقصد آ ته طبعي انساني فطرت جو رجوع پنهنجي رب جي طرف آهي تنهن ڪري ان جي عبادت ڪرڻ

جيڪو عمر ڀر انهن وٽ رهيو ۽ پنهنجي عزت جو معيار قائم ڪري چڪو ان کان اها طلب ڪرڻ ته ٻي ڪا ڳالهه ٻڌائي حياتي دنيا ۾ جيڪو ارتقا ڪري ٿو بلندي حاصل ڪري ٿو ان کان اهڙي قسم جو مطالبو غلط آهي اهو مضمون هيو مٿي اهو آهي سترهين آيت تائين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم اهو وري تنزل انهن جو مٿي آهي ته مان توهان ۾ عمريون گذاريون اٿم توهان ڏٺو آهي مون کي چڱي طرح هاڻي توهان جو اهو حال آهي ته غير الله جي عبادت ٿا ڪريو ان جي حڪم تي ٿا هلو اها هڪ وڏي غلطي هئي هنن شخصن مٿي رب تبارڪ وتعاليٰ اهو مضمون فرمايو پوء ٿو فرمائي. ته هي ماڻهو قرآن جا تابعدار نٿا ٿين. سترهين آيت ۾ اهو مضمون آهي. قرآن پاڪ غير الله جي پوڄا کان روڪي ٿو. غير الله جي حڪم تي هلڻ کان روڪي ٿو هي يعبدون من دون الله ۽ اهو مضمون هليو ٿو اچي يڪو ايڪٽيهين آيت تائين جيڪا ايڪٽيهين آيت آهي ان جو مطلب هي ٿيو ته هنالڪ تبلو ڪل نفس ما اسلف

ستٽيهين آيت ما ڪان هذا القرآن يفتريٰ من دون الله اهو ڇائيتاليهين آيت تائين مطلب ته اهو الله جو قرآن آ الله جو ڪلام آ ٻي ڪنهن جي طرفان نازل ٿيل ڪونهي ڇائيتاليهين آيت تائين اهو مضمون آ جيڪي انهي نظريي جي خلاف آهن اهي هن ۾ ضد ٿا ڪن. اما نرينڪ بعض الذي نعدهم پوء انهن جي سزا توهان کي ڏيکارينداسين يا توهان وفات ڪري ويندؤ تنهن کان پوء سزا لڳندي بهرحال نتيجو انهن جي لاء جن انڪار ڪيو آهي انهن آيتن ۾ بيان ڪيو ستونجاهه کان وٺي لڪل امة رسول اها ستيتاليهين آهي ستونجاهه آيت کان وٺي يا ايها الناس قد جاءتڪم موعظة من ربڪم وشفاء لما في الصدور انهي ۾ رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجا صفات بيان ٿو ڪري جيڪي عدل جا صفات اٿس ان کي ٿو ٻڌائي ۽ جيڪو انصاف دنيا ۾ قائم ٿيل آهي انهي تي توجه ڪريو پنهنجي طرفان توهان ٻيون ڳالهيون ٺاهي الله تعاليٰ جي تابعداري ڦٽي ڪري غير جي تابعداري ڪريو اهو صحيح نه آهي

رب تعاليٰ هدايت، رحمت ۽ وعظ اهو جيڪو پاليندڙ جو آهي اهو ٻڌايو آهي. ڇاهٺ کان ستر تائين ڇاهٺ آهي الا ان لله من في السماوات